ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ພັກແຮງງານອົດສະຕຣາລີ ຫຼື The Australian Labor Party ເປັນພັກການເມືອງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ເກົ່າ ແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ພັກແຮງງານອອສເຕຣເລຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພັກແຮງງານທຳອິດໃນໂລກ ມັນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ອອກຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະພາບແຮງງານ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນອອສເຕຣເ ລຍ ຫຼື Federation ຢ່າງທີ່ Peggy Giakoumelos ລາຍງານ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ພັກໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ບັດນີ້ກໍປະເຊີນກັບການທ້າທາຍໃນການຖືກເບິ່ງໂດຍຜູ້ເລືອກຕັ້ງວ່າອາດຈະເປັນລັດຖະບານໃນວາລະຕໍ່ໄປ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ ເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອປະເຊີນກັບຄວາມຕົກຕ່ຳທາງເສດຖະກິດໃນປີ 1890 ແຮງງານໃນລັດ Queensland ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການພັກການເມືອງເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ມາຮ ອດປີ 1899 ພັກແຮງງານໄດ້ຕັ້ງລັດຖະບານເທື່ອທຳອິດຂຶ້ນໃນລັດ Queensland ແລະ ໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທຳອິດ ຫຼັງຈາກການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນອອສເຕຣເລຍ ຫຼື Federation ໃນປີ 1901 ໃນປີ 1904 Chris Watson ໄດ້ກາຍເປັນນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີຄົນທຳອິດຂອງພັກແຮງງານ ຊຶ່ງເປັນລັດຖະບານສ່ວນໜ້ອຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 1910 ນັ້ນ ພັກແຮງງານໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະສ່ວນໃຫຍ່ທັງໃນສະພາຕ່ຳ ແລະ ສະພາສູງ ແຕ່ກໍແມ່ນທ່າ ນ Gough Whitlam ທີ່ບາງທີອາດຈະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີພັກແຮງງານທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບນັບຖືຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນໃນແຜນການປະຕິຮູບຂອງທ່ານ ແລະ ເປັນຂ່າວດັງໂດຍການຖືກປົດອອກຈາກຕ ຳແໜ່ງຂອງທ່ານໂດຍ Sir John Kerr ຜູ້ສຳເລັດລາຊະການໃນເວລານັ້ນ ທ່ານ Whitlam ໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໃນຖານະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນພະຈິກ ປີ 1975 ໂດຍ Sir John Kerr ຫຼັງຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານໄດ້ສະ ກັດກັ້ນລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃນສະພາສູງ ທີ່ນຳພາໂດຍຜູ້ນຳພັກ Liberal ທ່ານ Malcolm Fraser Sir John ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Fraser ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ ແລະ ພັກແຮງງານຂອງທ່ານ Gough Whitlam ໄດ້ຮັບການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນກາ ນເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເຮົາອາດເວົ້າວ່າພະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍພະລາຊິນີ ເພາະວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດຈະຊ່ວຍຜູ້ສຳເລັດລາຊະການໄດ້ ອະດີດຫົວໜ້າສະພາແຮງງານຂອງອອສເຕຣເລຍ Bob Hawke ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນ ເວລາດົນນານທີ່ສຸດຂອງພັກແຮງງານ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1983 ຫາ 1991 ທ່ານ Hawke ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າເປັນຄົນເກເລ ຫຼື ຄົນຂີ້ດື້ ທີ່ມັກດື່ມເບຍ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊາວອອສເຕຣເລຍໄດ້ໃນທຸກຊົນຊັ້ນ ທ່ານ Hawke ໄດ້ນຳພາລັດຖະບານ ທຳການປະຕິຮູບເພື່ອລົບລ້າງການຄວບຄຸມເສດຖະກິດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຮວມທັງການປ່ອຍເງິນໂດລາໃຫ້ລອຍໂຕນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ອອສເຕຣເລຍກໍຢູ່ໃນພາວະຕົກຕ່ຳ ຊຶ່ງເປັນໄລຍະຂອງການຫວ່ າງງານຂຶ້ນສູງສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄພພິບັດທາງເສດຖະກິດຄັ້ງໃຫຍ່ ແຕ່ທຸກຄົນອາດຈະຈຳລາວໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນຄຳເວົ້າຂອງລາວຕໍ່ໄຊຊະນະຂອງອົດສະຕຣາລີໃນການແຂ່ງຂັນເຮືອໃບ ຫຼື America's Cup ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກ ວ່ານາຍຄົນໃດທີ່ໄລ່ຄົນງານອອກຍ້ອນບໍ່ມາວຽກມື້ນີ້ ນາຍຜູ້ນັ້ນແມ່ນຄົນບ້າ ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກທົດແທນໜັກຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງໃນມື້ຕໍ່ມາ ມັນແມ່ນມື້ສຳລັບຊາວອົດສະຕຣາລີທຸກຄົນ ບໍ່ແມ່ນຫວາ ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາທຸກ ຄົນມາຮ່ວມກັນ ຄັກຫຼາຍ ຈັ່ງແມ່ນຄັກແທ້ໆ ທ່ານ Hawke ໄດ້ສູນເສຍຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳ ແລະ ຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼັງຈາກການທ້າຊີງຕຳແໜ່ງອັນເຈັບປວດຂອງທ່ານ Paul Keating ຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າໄດ້ຮັບຄຳສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບ ຕຳແໜ່ງໃນການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທັງສອງຄົນເມື່ອຫຼາຍປີກ່ອນນັ້ນ ການແຍ່ງຊີງຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳນັ້ນໄດ້ກັບມາຄືນອີກ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທ່ານ Kevin Rudd ໄດ້ກວາດອຳນາດໂດຍສຽງສ່ວນໃຫຍ່ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2007 ໄຊ ຊະນະນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄອງຕຳແໜ່ງຄົນກ່ອນທ່ານ ຣັດ ກໍຄືທ່ານ ຈອນ ຮາວເວີດ ຂອງພັກ ລິເບີໂຣ ຊຶ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊຶ່ງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງນານເປັນທີສອງຂອງອອສເຕຣເລຍ ໂດຍທ່ານເສຍທັງຕຳແໜ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທີ່ນັ່ງໃນສະພາ ທ່ານ ຣັດ ໄດ້ອອກຄຳຂໍໂທດຂອງຊາດຢ່າງເລັ່ງຮີບ ຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍຊາວພື້ນເມືອງລຸ້ນໃໝ່ ຜູ້ຊຶ່ງພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຍກຕົວອອກຈ າກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ We apologize especially ພວກເຮົາຂໍໂທດໂດຍສະເພາະສຳລັບການຍົກຍ້າຍເດັກນ້ອຍຊາວ Aboriginal ແລະ Torres Strait Islander ອອກຈາກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຖິ່ນຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ ສ ຳລັບຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງຄົນລຸ້ນທີ່ຖືກລັກພາໂຕເຫຼົ່ານີ້ ລູກຫຼານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ພວກເຮົາຂໍໂທດ ແຕ່ໃນສະໄໝຂອງ ຣັດ ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັ ນດີໃນການທ້າຊີງການເປັນຜູ້ນຳຢ່າງຮຸນແຮງ ທ່ານ ເຄວິນ ຣັດ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ນຳພັກແຮງງານ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2010 ຫຼັງຈາກທ່ານນາງ ຈູເລຍ ກິລາດ ຜູ້ຮອງຂອງທ່າ ນໄດ້ສົ່ງສັນຍານວ່ານາງຈະທ້າຊີງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ທ່ານນາງ ກິລາດ ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ ແລະ ການກ້າວເລື່ອນຂັ້ນຂອງນາງໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍິງຄົນທຳອິດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຫຼັງຈາ ກທີ່ນາງໄດ້ເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີຍິງຄົນທຳອິດຂອງອອສເຕຣເລຍກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ນາງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີນັ້ນ ທ່ານນາງ ກິລາດ ໄດ້ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກທ່ານ ຣັດ ແ ລະ ພວກສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ຈາກພາຍໃຕ້ພັກຂອງນາງເອງ ໃນຂະນະທີ່ນາງຍັງຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ນຳພັກ Liberal ນັ້ນກໍຄືທ່ານ ໂທນີ ແອັບເບີດ ນຳອີກດ້ວຍ ຂ້າພະເຈົ້າລຸກຂຶ້ນເພື່ອຄັດຄ້ານຍັດຕິຂອງຜູ້ນຳຂ ອງພັກຝ່າຍຄ້ານ ແລະ ໃນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວຕໍ່ຜູ້ນຳຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກສອນກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ຄວາມກຽດຊັງຜູ້ຍິງໂດຍຊາຍຄົນນີ້ ຂ້ າພະເຈົ້າ ແລະ ລັດຖະບານຈະບໍ່ຮັບການປາໄສກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ຄວາມກຽດຊັງຜູ້ຍິງໂດຍຊາຍຄົນນີ້ ບໍ່ແມ່ນໃນເວລານີ້ ບໍ່ມີຈັກເທື່ອ ທ່ານ ຣັດ ໄດ້ທ້າຊີງຕຳແໜ່ງທ່ານນາງ ກິ ລາດ ແຕ່ບໍ່ສຳເລັດໃນເດືອນກຸມພາປີ 2012 ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງເລື່ອງຜູ້ນຳທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢູ່ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ລົງສະໝັກເມື່ອທ່ານນາງ ກິລາດ ໄດ້ປະກາດການລົງຄະແນນສຽງອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນເດືອນມີນາ ປີ 2013 ທ່ານ ຣັດ ໄດ້ລົງສະໝັກ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການທ້າຊີງຕຳແໜ່ງອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນເດືອນມິຖຸນາປີດຽວກັນ ແລະ ກັບຄືນມາເປັນຜູ້ນຳຂອງພັກແຮງງານ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ ຕໍ່ມ າ ກໍນຳພາພັກແຮງງານສູນເສຍການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນກັນຍາ ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການແຍ່ງຊີງເປັນຜູ້ນຳພັກນັ້ນ ແມ່ນອະດີດຜູ້ນຳສະຫະພາບແຮງງານ ທ່ານ Bill Shorten ທ່ານ Bill Shorten ໄດ້ປ່ຽນການສະໜັ ບສະໜູນຈາກທ່ານ Rudd ໄປທີ່ນາງ Gillard ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນາງໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳພັກ ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ປ່ຽນການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານກັບຄືນໄປຫາທ່ານ Rudd ໃນການທ້າຊີງຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ນຳຂອງທ່ານ ກ່ອນການເລືອກ ຕັ້ງປີ 2013 ທ່ານ Shorten ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເປັນຜູ້ນຳພັກ ຫຼັງຈາກການສູນເສຍຂອງພັກແຮງງານໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນັ້ນ ແຕ່ເວລາຂອງທ່ານ Shorten ໃນຖານະຜູ້ນຳຂອງພັກໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ ຫຼັງຈາກທ່ ານໄດ້ສູນເສຍການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2019 ຊຶ່ງພັກ Liberal ໄດ້ໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງພາຍໃຕ້ການນຳພັກຂອງທ່ານ Scott Morrison ແລະ ທ່ານ Shorten ກໍໄດ້ລົງຈາກການເປັນຜູ້ນຳຂອງພັກແຮງງານ ນີ້ແມ່ນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ ຍາກລຳບາກ ແລະ ກໍມີພິດສົງໃນບາງຄັ້ງ ແຕ່ດຽວນີ້ການແຂ່ງຂັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະເຄົາລົບໃນຜົນເລືອກຕັ້ງ ເຄົາລົບໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນອົດສະຕ ຣາເລຍ ແລະ ນຳປະເທດຊາດມາຮ່ວມກັນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ນັ້ນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ນຳຄົນຕໍ່ໄປຂອງພັກແຮງງານ ເພາະວ່າໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈະສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ເປັນສະມາຊິກຜູ້ແທນໃນເຂດ Maribyrnong ຂ້າພ ະເຈົ້າຈະບໍ່ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງຜູ້ນຳຂອງພັກແຮງງານໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງເທື່ອນີ້ ຖືວ່າເປັນໄຊຊະນະທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ໜ້າບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງອົດສະຕຣາເລຍໃ ນປັດຈຸບັນ ຜົນການສຳຫຼວດເປັນເວລາ 2 ປີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພັກຂອງຝ່າຍລັດຖະບານກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ການສູນເສຍການເລືອກຕັ້ງຈາກກຳມືຂອງພັກແຮງງານ ດຣ ປີເຕີ ເຊນ ອາຈານສອນອາວຸໂສ ໃນວິຊາລັດຖະສາດ ແລະ ການພົວພັນສາກົນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊິດນີກ່າວວ່າ ຜົນການສຳຫຼວດໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ທຳການສຳຫຼວດຕ້ອງທົບທວນວິທີການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ You only need to, you know, slightly make ທ່ານເຮັ ດຜິດພາດບາງຢ່າງພຽງເລັກນ້ອຍໃນວິທີທີ່ທ່ານສຸ່ມຕົວຢ່າງຄົນ ແລະ ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນບິດເບືອນແບບນັ້ນ ສະນັ້ນຄຳຖາມສຳລັບຜູ້ທຳການສຳຫຼວດທີ່ເປັນບໍລິສັດສ່ວນຕົວ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນພາກສ່ວນຂ ອງມະຫາວິທະຍາໄລ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍລິສັດເອກະຊົນ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດແບບນັ້ນເປັນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ ຄຳຖາມກໍຄື ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບົດຮຽນຈາກການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງກ່ອນແລ້ວ ແລະ ເຂົາເຈົ້ າໄດ້ປັບປຸງວິທີການສຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວບໍ່ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມື້ໜຶ່ງ ທ່ານ Anthony Albanese ໄດ້ປະກາດການສະໝັກຂອງທ່ານໃນການເລືອກຕັ້ງຜູ້ນຳພັກ ແລະ ຕໍ່ມາກໍກາຍເປັນຜູ້ນຳພັກໂດຍບໍ່ມີການຄັດຄ້າ ນໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2019 ແລະ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຕໍ່ໄປນັ້ນ ດຣ ເຊນ ກ່າວວ່າ ນາຍ Albanese ແລະ ພັກແຮງງານຈະພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນໂຕເອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະເປັນລັດຖະບານດ້ ວຍຕົນເອງ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ທ່ານ ດຣ ເຊນ ກ່າວວ່າ ສຳລັບພັກແຮງງານ ແມ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນສະຖານະການທັງພາຍໃນຊາດ ແລະ ທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼ າຍກວ່າປົກກະຕິ ບາງຄັ້ງສິ່ງຕ່າງໆບໍ່ແນ່ນອນໜ້ອຍໜຶ່ງ ດັ່ງກັບຕອນນີ້ກ່ຽວກັບໂຄວິດ ສົງຄາມຢູ່ຢູໂຣບ ການຄ້າສາກົນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ອື່ນໆນັ້ນ ບາງຄັ້ງຄົນຈະໃຫ້ຄ່າຄວາມສ່ຽງຫຼາຍເ ກີນໄປ ແລະ ອາດຈະພາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ລະວັງ ຫຼື ບໍ່ມັກການປ່ຽນແປງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສະນັ້ນພັກແຮງງານຕ້ອງເວົ້າວ່າມັນບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປ່ຽນແປງລັດຖະບານໃນຊ່ວງນີ້ ແ ລະ ແນ່ນອນມີ 2 ປະເດັນສຳຄັນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ 1 ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ແລະ ໃນໄລຍະຊາວປີຜ່ານມານີ້ ພັກຮ່ວມລັດຖະບານໄດ້ມີທ່າທີ່ຈະຖື ກເບິ່ງວ່າເປັນພັກທີ່ດີກວ່າກ່ຽວກັບປັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ສະນັ້ນພັກແຮງງານຕ້ອງພະຍາຍາມບອກວ່າ ບໍ່ ບໍ່ ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດຫຼາຍໃນປັນຫານະໂຍບາຍຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ ເພກີ ຈາຄູເມລອສ ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ